ແຕ່ລະຄົນໄປຮອດອັນນັ້ນ ແລ້ວກະແຍກຍ້າຍໄປໃຜມັນ ແຕ່ວ່າອາທິດສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ທຸກເຮົາ ທຸກຄົນຈະກັບບ້ານຫັ້ນ ພວກເຮົາມາພົບກັນຢູ່ອັນນ່າ ນະຄອນຫຼວງ ອັນນ່າ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຫັ້ນເນາະ ມາຮ່ວມກິດຈະກຳ ອັນ Fellow Congress ຫັ້ນ ແລ້ວພວກເຮົາກະມີໂອກາດໄດ້ພົບ ພົບຫຼາຍໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະຄົນມາຈາກອາຊີດອກ ຫຼາຍໆຄົນມາຈາກ ທັງໝົດ 43 ປະເທດ ມີທັງໝົດ 222 ຄົນເຈົ້າ ມາພົບກັນ ມາແລກປ່ຽນ network ມາຮູ້ຈັກກັນ ວ່າຈັ່ງຊັ້ນເທາະເຈົ້າ ນ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງວໍຊິງຕັນຈັກມື້ ລວມທັງໝົດແມ່ນ 6 ມື້ ໄດ້ມີໂອກາດໄປທ່ຽວໃສບໍ່ ໄດ້ທ່ຽວຫຼາຍບ່ອນ ໄດ້ໄປອັນນ່າ White House ຫັ້ນເນາະ ໄດ້ໄປ Capitol Dome ບໍ່ ແມ່ນລະ ໄດ້ໄປອັນນ່າ World War ອັນ Memorial ໄດ້ໄປຫຼາຍໆບ່ອນທີ່ວ່າເປັນຈຸດໆ ສຳຄັນຂອງ ໄຮໄລ້ຂອງຕົວເມືອງຫັ້ນເຈົ້າ ເສຍດາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າໂຮງການ VOA ຢູ່ຂ້າງ Capitol Hill ຫັ້ນ ຈິງ ນ້ອງໄປໄດ້ ນ້ອງໄປໄດ້ແຕ່ທາງໜ້າ ໄປຖ່າຍຮູບ ໂອເຄ ຮູບຢູ່ ໂອ ເສຍໃຈ ບໍ່ຮູ້